ສຳລັບມື້ນີ້ ວັນເສົາທີ 3 ເມສາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ມີຂ່າວ ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍມີສາລະຄະດີ ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳ ຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ທຳນຽບຂາວໃນກຸງວໍຊິງຕັນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຖືກທຳຮ້າຍອີກໃໝ່ ຈົນຕຳຫຼວດຄົນໜຶ່ງຕາຍຍ້ອນ ແລະ ອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາ ມບາດເຈັບ TGA ປະຊຸມກັນໃນມື້ນີ້ ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າມີສາຍພົວພັນກັນຫຼືບໍ່ ທີ່ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນລັດວິກຕໍເຣຍເປັນເລືອດກ້າມ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກສັກຢຸກສັກຢາ AstraZeneca ກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ Sachin Tendulkar ດາລາຄຣິກເກັດຄົນດັງຂັ້ນໂລກ ຖືກພະ ຍາບານໂຕເພື່ອເປັນຄວາມປອດໄພໃນດ້ານໂຄວິດ-19 ຂ່າວທົ່ວໄປ ຕຳຫຼວດຂອງທຳນຽບຂາວໃນກຸງວໍຊິງຕັນດີຊີ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຖືກຂ້າຕາຍຄົນໜຶ່ງ ແລະ ອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບ ພາຍຫຼັ ງທີ່ລົດຄັນໜຶ່ງທະລຸເຂົ້າໄປຢູ່ດ້ານນອກຂອງວົງການຂອງທຳນຽບຂາວນັ້ນ ນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນສຸກທີ 2 ເມສາແລ້ວນີ້ເອງ ເຫດການນີ້ມີການຍິງກັນຂຶ້ນຢູ່ທີ່ດ່ານຄວາມປອດໄພທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບທຳນຽບຂາວ ແລະ ມັນ ເປັນຍາມທີ່ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນສະຫະລັດອາເມລິກາພັກຜ່ອນຢູ່

ນີ້ເປັນການບຸກລຸກອັນຮ້າຍແຮງຄັ້ງທີສອງ ແຕ່ມັນບໍ່ມີສາຍພົວພັນໃນທັນທີທັນໃດກັບການປະທ້ວງອັນຮ້າຍແຮງຂອງຄາວວັນທີ 6 ເດືອນມົກກະລາປີນີ້ ທີ່ທະລຸເຂົ້າໄປໃນທຳນຽບຂາວນັ້ນໄດ້ ຍ້ອນລົດໄຟຕົກລ າງໃນປະເທດໄຕ້ຫວັນ ເປັນຢ່າງນ້ອຍ 50 ຄົນສູນເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກ 72 ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບ ລົດໄຟນັ້ນຕົກລາງ ພາຍຫຼັງທີ່ຕຳລົດບັນທຸກຄັນໜຶ່ງ ເຫດການນີ້ສາຫັດທີ່ສຸດສຳລັບໄລຍະຫຼາຍສິບປີທີ່ຜ່ານມາ ທ າງການຕ່າງໆເວົ້າວ່າ ລົດໄຟນັ້ນມຸ່ງໜ້າໄປຍັງເຕຕັງ ຕົກລາງໃນວານນີ້ ຢູ່ໃນອຸບໂມງໃນພາກເໜືອຂອງຮວຍຫຼຽນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕູ້ລົດໄຟຈຳນວນໜຶ່ງຕຳຝາຂອງອຸບໂມງນັ້ນ ລົດໄຟນັ້ນບັນຈຸຄົນໂດຍສານ 350 ຄົນ ຄົນໂດຍສານຄົນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ

ເພື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າມີສາຍພົວພັນກັນລະຫວ່າງເລືອດກ້າມ ແລະ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອັດສະຕຣາເຊເນກາ ຫຼື ບໍ່ ພາຍຫຼັງທີ່ຊາຍຄົນໜຶ່ງເປັນເລືອດກ້າມໃນລະບົບຮ່າງກາຍ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກຊັກຍຸກສັກຢາວັກ ຊີນໂຄວິດ-19 ອັດສະຕຣາເຊເນກາໃຫ້ ຊາຍນັ້ນມີອາຍຸ 44 ປີ ແລະ ຖືກຮັບເຂົ້າໂຮງພະຍາບານ Box Hill ຂອງລັດວິກໂທເຣຍ ໃນທ້າຍເດືອນກ່ອນນີ້ ໃນຢູໂຣບກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍດັ່ງກັບຊາຍດັ່ງກ່າວ ຈົນວ່າມີ ການຕ້ອງຫ້າມຢາວັກຊີນອັດສະຕຣາເຊເນກາໄວ້ໃນຫຼາຍປະເທດຍ້ອນ ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເລຍຍັງຖືວ່າຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ອັດສະຕຣາເຊເນກາມີຄວາມປອດໄພຢູ່ ທາງການຄວີ ນສະແລນເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນຳຄົນໂດຍສານທີ່ກັບມາຍັງຄວີນສະແລນຈາກຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີຄົນຢ່າງພຽງພໍທີ່ຖືກຊັກຍຸກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ເພື່ອສູ້ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ ຄວີນສະແລນບໍ່ມີຄົນເປັນ ໂຄວິດ-19 ຈາກການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນແລ້ວບັດນີ້ ແຕ່ເຫັນມີໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ໃນ Hotel Quarantine ຂອງຄວີນສະແລນ ປາລາສຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄວີນສະແລນ ເວົ້າວ່າ
ອາດມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຄົນທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນທາງການສາທາລະນະສຸກຄວີນສະແລນອ້າງວ່າມີຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໜ້ອຍກວ່າສຳລັບສາມມື້ ສະຫະພັນຢູໂຣບຈະປະ ຊຸມກັນຂຶ້ນ ໂດຍຈະມີທຸກກ້ຳທຸກຝ່າຍທີ່ພົວພັນກັບສັນຍານິວເຄຼຍຂອງປະເທດອີຣານເຂົ້າຮ່ວມນຳ ຢູ່ທີ່ວຽນນາ ໃນວັນອັງຄານທີ 6 ໃນນັ້ນຈະມີດ້ວຍສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຈະມີການສື່ສານກັນໂດຍກົງລະ ຫວ່າງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ແຕ່ການເຈລະຈາກັນນັ້ນຈະຖືກຄວບຄຸມຮ່ວມກັນກັບສະຫະພັນຢູໂຣບ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານໂດນັລ ທຣຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາຖອນຕົນຖອນໂຕອອກໄປຈາກສັນຍານິ ວເຄຼຍກັບປະເທດອີຣານໃນ 2018 ທີ່ໃນພາຍຫຼັງນັ້ນ ພາໃຫ້ມີການລ່ວງລ້ຳການຕ້ອງຫ້າມດ້ານນິວເຄຼຍໃນສັນຍານັ້ນ ອາຣັກຊີ ຮອງລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດອີຣານ ເວົ້າວ່າ ອີຣານຈະຫຼຸດຜ່ອນລົງໃນດ້າ ນນິວເຄຼຍ ເມື່ອລັດຖະບານໂຈ ບີເດັນ ຍົກເລີກ Sanction ທີ່ວາງໃສ່ປະເທດອີຣານເທົ່ານັ້ນ ຄົນພະມ້າອີກສອງຄົນຖືກກອງທັບພະມ້າຍິງຢ່າງສາຫັດອີກໃໝ່ແລ້ວ ເມື່ອທີ່ປະຊາຊົນພະມ້າຕໍ່ຕ້ານການທີ່ກອງທັບພະມ້າປິ ດອິນເຕີເນັດລົງ ເພື່ອເປັນການກຳຈັດຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານກອງທັບພະມ້າ ນອກນັ້ນກອງທັບພະມ້າກໍເຮັດໃຫ້ອີກສອງຄົນໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບ ແລະ ຈັບກັກໂຕໄວ້ຜູ້ຍິງ 5 ຄົນ ທີ່ໃຫ້ວາຈາຕໍ່ທີວີ CNN ທີ່ເລາະເບິ່ງປະເທ ດພະມ້າໃນສັບປະດານີ້ ຜູ້ທີ່ຕໍ່ຕ້ານການທີ່ກອງທັບພະມ້າຍຶດອຳນາດໃນປະເທດພະມ້ານັ້ນ ໃຊ້ຄື້ນວິທະຍຸຮ່ວມກັນ ບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ ແລະ ສົ່ງຂ່າວຄາວໃຫ້ກັນແລະກັນໂດຍເມັດເສດ ເພື່ອແຈ້ງບອກກັນຕ່າງໆ ທີ່ ບັດນີ້ອິນເຕີເນັດໃນປະເທດພະມ້າມີພຽງແຕ່ຈາກສາຍໂທລະມະນາຄົມເທົ່ານັ້ນ ດຣ. ຊາຊາ ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເວົ້າວ່າ

ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃສ່ຜູ້ປະທ້ວງກອງທັບພະມ້າ ກອງທັບພະມ້າຍຶດອຳນາດການປົກຄອງພະມ້າໃນວັນທີ 1 ເດືອນກຸມພາ 2021 ອັນພາໃຫ້ມີການປະທ້ວງຕ່າງໆນານາລະບາດຂຶ້ນໃນປະເທດພະມ້າ ແລະ ໃນຕ່າງປະເທດ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງອີສເຕີຊຸດນີ້ຖືກກະທຳຂຶ້ນໂດຍກິດຈະການດ້ານສາສະໜາເຢຊູຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກນີ້ ເມື່ອທີ່ມີການຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ລົງໃນທ້າຍສັບປະ ດານີ້

date. And precisely because of the situation we're going through ທ່ານພາວະນາໃຫ້ໂລກນີ້ຟື້ນດີຄືນຈາກໂຄວິດ-19 ແລະ ທີ່ຊິດນີ ປະເທດອົດສະຕຣາລເລຍ ຄົນຄຣິສຕຽນດີອົກດີໃຈທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລົມເວລາໃນຍາມອີສເຕີ ເບິ່ງພິທີທາງສາສະໜາຜ່ານທາງອິນ ເຕີເນັດ ແລະ ຄົນທີ່ໄປໂບດຍັງຈຳຕ້ອງໃຊ້ QR codes ແລະ ອະນາໄມໂດຍນ້ຳຢາຂ້າພະຍາດຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ເມື່ອເຂົ້າໄປໂບດ ເມື່ອທີ່ທາງການຕ່າງໆຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ເຮັດ Covid Safe ໃນຍາມອີສເຕີນີ້ ເງິນ 1 ລ້ານ 3 ແສ ນໂດລາຖືກອະນຸມັດໃຫ້ 132 ກິດຈະການຂອງຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ສິລະປະກຳ ໂຄງການນີ້ມີມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນ 11 ສາກົນ 2020 ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ ຕົນເຮັດແນວທາງຕ່າງໆຕື່ມອີກ ເພື່ອສ ະໜັບສະໜູນສິລະປະກອນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ທຸລະກິດຂັ້ນນ້ອຍໃນໄລຍະ ແລະ ພາຍຫຼັງວິກິດໂຄວິດ-19 ການຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວາຍ ແລະ ນັກກົດໝາຍດ້ານການເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາເລຍກຳລັງຮ ຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີລະບົບການການຄ້ຳຈູນຕື່ມອີກແກ່ຄົນນານາວັດທະນະທຳໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ Consumer Policy Research Centre ຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າຄົນໄມເກຣນໃນປະເທດອົ ດສະຕຣາເລຍ ຄົງຈະຢືມເງິນສ່ວນຕົວ personal loan 5 ເທົ່າໃນໄລຍະລັອກດາວໂຄວິດ-19 ນັກກົດໝາຍກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ມູນໃນດ້ານການເງິນເປັນຫຼາຍພາສາແກ່ຄົນໄມເກຣນ ແລະ ອົບພະຍົກ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາ ມເຄັ່ງຕຶງໃນດ້ານການເງິນຕື່ມອີກ ຄົນໄມເກຣນແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ Royal Saving ລົງໄມ້ລົງມືໂຄສະນາໃໝ່ເພື່ອພັດທະນາຄວາມປອດໄພໃນນ້ຳ ແກ່ຊຸມຊົນນານາ ວັດທະນະທຳ ຂໍ້ມູນໃໝ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ 86 ຄົນຕາຍດິກນ້ຳໃນໄລຍະຍາມຮ້ອນຂອງປີ 2020-2021 ໂດຍມີຄົນທີ່ເກີດມາຈາກຕ່າງປະເທດ 1 ສ່ວນ 4 ຂອງຈຳນວນຕາຍນັ້ນ ການບອກເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນນ້ຳມີເປັ ນຫຼາຍພາສາ ດັ່ງພາສາເນປານ ອາຣັບ ແລະ ຈີນ ໂລແຣນ ບາຕາຊິລາ

ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຊ່ວຍຊີວິດໄວ້
ໂລກນີ້ເປັນກ້ອນເປັນໜ່ວຍກັນ ສົ່ງການສະໜັບສະໜູນຄ້ຳຈູນໄປຍັງ Sachin Tendulkar ດາລາຄົນດັງໃນດ້ານກິລາຄຣິກເກັດ ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ກ່ຽວຖືກຮັບເຂົ້າໂຮງພະຍາບານໃນວານນີ້ ເພື່ອເປັນການລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບໂຄ ວິດ-19 ຜູ້ກ່ຽວມີອາຍຸ 47 ປີ ເປັນດາລາຄົນດັງໃນດ້ານຄຣິກເກັດ ທີ່ກັບກາຍເປັນກໍລະນີໃໝ່ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຫຼາຍຂຶ້ນໃນປະເທດຂອງທ່ານ ປະເທດອິນເດຍມີຄົນເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວແລ້ວ 1 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ 1 ໂ ດລາອົດສະຕຣາລີ ເທົ່າກັນກັບ 76 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.65 ຢູໂຣ 4.99 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,549.32 ດົງຫວຽດນາມ 3,070.54 ຫຼຽນຂະເໝນ 23.81 ບາດໄທ 7,136.71 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມລເບີນ ຊິດນີ ຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 15 23 17 27 ຕາມລະດັ ບ ແຄນເບີຣາ ແລະ ອາດີເລດ ຈະແດດ